ອາ ການມາຮ່ວມປະທ້ວງມື້ນີ້ແມ່ນປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ແລະ ອາ ປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດຫວຽດນາມ ຈຸດປະສົງສຳຄັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ກໍຄືມາທວງໃຫ້ທາງການ ສປປ ລາວນີ້ ປ່ ອຍລູກຫຼານລາວສາມຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໄປ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ອັນນາ ສົມພອນ ພິມມະສອນ ນາງ ຫຼອດຄຳ ທຳມະວົງ ທ້າວ ອັນນາ ສຸກັນ ໃຈທັດ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຈັບໄປຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມານີ້ ໃຫ້ປ່ອຍຕົວເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ມີອິດສະຫຼະພາບຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ກັບຜູ້ອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາທາງການເມືອງ ຫຼື ຍ້ອນການອອກຂ່າວທາງສັງຄົມອອນລາຍ ຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມເປັນທຳ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນລາວໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ທວງໃຫ້ປ່ອຍນັກໂທດການເມືອງທຸກຄົນຢູ່ໃນລາວ ມີອິດສະຫຼະພາບ